ສຳລັບມື້ນີ້ເຮົາມີລາຍການຫຍັງແດ່ ອ້າຍສັນຍາ ໃນມື້ນີ້ ທ່ານນາງປາດຖະໜາຈະນຳລາຍການຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ການມີສຸຂະພາບດີດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງຕາມເຊັ່ນເຄີຍ ຈາກນັ້ນອ້າຍສຳລານ ຈະນຳເອົາບົດເພງທີ່ມ່ວນຊື່ນມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ
ແລະ ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ລາຍການທັງໝົດນີ້ຈະມາພົບກັບທ່ານອີກຈັກໜ່ອຍ
ຕໍ່ໄປນີ້ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ຈາກທ່ານນາງປາດຖະໜາໄດ້ເລີຍ ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ຄຳວ່າ ແຄລໍຣີ ເປັນພາສາອັງກິດທີ່ໝາຍເຖິງໜ່ວຍພະລັງງານຄວາມຮ້ອນນັ້ນເອງ ໃຊ້ວັດ ແທກພະລັງງານທີ່ໄດ້ມາຈາກການເຜົາຜານອາຫານໃນຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ ເພາະສະນັ້ນເມື່ອເວົ້າເຖິງຄຳນີ້ ຈຶ່ງໝາຍເຖິງພະລັງງານຄວາມຮ້ອນທີ່ເກີດຈາກການເຜົາຜານອາຫານໃນຮ່າງກາຍຂ ອງຄົນເຮົາ ປົກກະຕິອາຫານທີ່ໄດ້ມາຈາກທຳມະຊາດ ບໍ່ວ່າເປັນພວກຜັກ ຫຼືວ່າໝາກໄມ້ ແມ່ນມີປະລິມານແຄລໍຣີຢູ່ແລ້ວ ເມື່ອເຮົາປ່ຽນແປງສະພາບເດີມຂອງໝາກໄມ້ເຫຼົ່ານີ້ ຈະເພີ່ມແຄລໍຣີຫຼາຍຂຶ້ນ ຍົກຕົວຢ່ າງ ໝາກມ່ວງເຊິ່ງເປັນໝາກໄມ້ທີ່ມີວິຕາມິນ ເກືອແຮ່ ແລະ ເສັ້ນໃຍ ໝາກມ່ວງໜຶ່ງໜ່ວຍໃຫ້ພະລັງງານປະມານ ແຄລໍຣີ ແຕ່ເມື່ອເຮົາເອົາໝາກມ່ວງໄປຈ້ຳກັບແຈ່ວ ຫຼື ນ້ຳຕານ ຫຼື ເອົາໄປກວນ ເອົາໄປດອງ ແລະ ເອົາໄປເຮັດຂະໜົມຊະນິດຕ່າງໆ ຈະເຮັດໝາກມ່ວງນັ້ນມີແຄລໍຣີຫຼາຍຂຶ້ນ ບາງຄົນກໍເອົາໄປປັ່ນເອົານ້ຳ ແລ້ວເອົາເປືອກຖິ້ມ ເຮັດໃຫ້ສູນເສຍເສັ້ນໃຍອາຫານເປັນຕາໜ້າເສຍດາຍ ຖ້າກິນຂະໜົມຫວານເຂົ້ າໜຽວໝາກມ່ວງ ກໍຈະໄດ້ແຄລໍຣີເພີ່ມຂຶ້ນສູງຢ່າງແນ່ນອນ ທ່ານຜູ້ຟັງ ທ່ານສົງໄສບໍວ່າ ຖ້າເຮົາບໍ່ເອົາຜັກ ຫຼື ໝາກໄມ້ມາປຸງແຕ່ງຈະກິນໄດ້ແນວໃດ ເມື່ອຫຼາຍປີຜ່ານມາວິທະຍາສາດໄດ້ເຮັດການທົດລອງໂດ ຍການກິນມັນຝຣັ່ງຕົ້ມພຽງຢ່າງດຽວ ບໍ່ກິນຢ່າງອື່ນເລີຍເປັນເວລາ 1 ປີ ຜົນອອກມາສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່ານັກວິທະຍາສາດຄົນນັ້ນຍັງສາມາດຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ແຂງແຮງ ແລະ ກຳລັງຍັງດີຄືເກົ່າ ທຸກວັນນີ້ກ ານປ່ຽນວິທີການກິນໂດຍການນຳອາຫານໄປປຸງແຕ່ງ ເຮັດໃຫ້ມີແຄລໍຣີເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍເປັນຕາຢ້ານ ເຊັ່ນ ມັນຝຣັ່ງ 200 ກຣາມ ມີ 140 ແຄລໍຣີ ແຕ່ເມື່ອຜ່ານຂະບວນການປຸງແຕ່ງຈະເຮັດໃຫ້ມີແຄລໍຣີເພີ່ມຂຶ້ນ ຖ້າເອົາ ໄປອົບກໍຈະເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 520 ແຄລໍຣີ ຖ້າເອົາໄປຈືນກັບນ້ຳມັນກໍຈະເປັນ 530 ແຄລໍຣີ ຫຼື ເອົາໄປເຮັດມັນຝຣັ່ງອົບທີ່ເຮົາເຫັນຂາຍໃນທ້ອງຕະຫຼາດ ກໍຈະໄດ້ 1,200 ແຄລໍຣີເລີຍ ເຫັນບໍວ່າອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດຕາມທຳມ ະຊາດ ເມື່ອເຮົາເອົາໄປຂົ້ວ ໄປຈືນ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ມີລົດຊາດເຄັມຫຼາຍຂຶ້ນ ຫຼື ໃສ່ນ້ຳຕານ ອາຫານນັ້ນກໍຈະມີປະມານແຄລໍຣີເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ເປັນຕາເຊື່ອ ບໍ່ຕ້ອງສົງໄສເລີຍວ່າເປັນຫຍັງທຸກມື້ນີ້ຄົນເຮົາຈຶ່ງຕຸ້ຍຂຶ້ນ ກໍເພາະອາຫານທີ່ມີແຄລໍຣີນັ້ນເອງ ຖ້າຫາກທ່ານຜູ້ຟັງຖາມ ພວກເຮົາຈະແກ້ໄຂບັນຫານີ້ໄດ້ແນວໃດ ຄຳຕອບກໍຄືບໍ່ຍາກເລີຍ ຂໍພຽງແຕ່ທ່ານຜູ້ຟັງປັບນິໄສການກິນໃໝ່ ໂດຍການກິນໃຫ້ເປັນທຳມະຊາດໃຫ້ຫຼ າຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້ ເພາະການກິນຂອງພວກເຮົາໄດ້ປ່ຽນແປງອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການຢາກກິນ ເຮັດໃຫ້ລົດຊາດແຊບຂຶ້ນ ເບິ່ງເປັນຕາແຊບ ແລະ ສວຍງາມຫຼາຍກວ່າການເບິ່ງຄຸນຄ່າທາງໂຄສະ ນາການ ການກິນແບບທຳມະຊາດປະຕິບັດຄື ກິນໝາກມ່ວງໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີນ້ຳປາ ຫຼື ນ້ຳແຈ່ວຈ້ຳ ກິນພືດຜົນຕ່າງໆສົດ ຫຼື ລວກ ຖ້າສາມາດປະຕິບັດໄດ້ແບບນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຄຸນຄ່າຂອງອາຫານຢ່າງຄົບຖ້ວນ ເ ພາະສານອາຫານຈະບໍ່ເສຍໄປໃສ ຍ້ອນບໍ່ຜ່ານການປຸງແຕ່ງ ຢ່າລືມເດີວ່າການປຸງແຕ່ງອາຫານເຮັດໃຫ້ຄຸນຄ່າຂອງອາຫານເສຍໄປ ແລະ ຍັງເພີ່ມແຄລໍຣີຂຶ້ນໂດຍບໍ່ຈຳເປັນອີກດ້ວຍ ການກິນອາຫານແບບ ທຳມະຊາດຈະໄດ້ຮັບເສັ້ນໃຍອາຫານຫຼາຍ ກິນແລ້ວອາຫານຈະຢູ່ໃນກະເພາະໄດ້ດົນ ເປັນວິທີລົດນ້ຳໜັກທີ່ໄດ້ຜົນເປັນຢ່າງດີອີກດ້ວຍ ທ່ານຜູ້ຟັງ ນິໄສການກິນຂອງຄົນເຮົາເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາຕ້ອງຫາວິທີປຸງ ແຕ່ງອາຫານຫຼາຍແບບ ຫຼາຍວິທີ ທ່ານສັງເກດບໍວ່າ ຄົນທີ່ກິນອາຫານຕາມຮ້ານຄິດເຖິງຫຍັງກ່ອນ ຄຸນຄ່າທາງໂຄສະນາການບໍ ຄົງຈະບໍ່ແມ່ນ ແຕ່ລົດຊາດຂອງອາຫານເປັນສິ່ງຕົ້ນຕໍ ດ້ວຍເຫດນີ້ພວກເຮົາຈຶ່ງ ໄດ້ຍິນວ່າ ຮ້ານນີ້ຮ້ານນັ້ນເຮັດອາຫານແຊບ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຄຳນຶງວ່າການກິນອາຫານທີ່ແຊບນັ້ນເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຄຸນຄ່າທາງອາຫານພຽງພໍບໍ ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ ຮ້ານອາຫານຫຼາຍແຫ່ງຍັງໃຊ້ແປ້ງນົວໃນການປຸງ ແຕ່ງອີກດ້ວຍ ແນ່ນອນມັນມີຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງຄົນທີ່ກິນ ທັງໝົດນີ້ຂຶ້ນຢູ່ກັບການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນ ວ່າຈະມີສຸຂະພາບໃນໄລຍະຍາວ ຫຼືວ່າເອົາຄວາມແຊບໄວ້ກ່ອນ ເລື່ອງອື່ນເອົາໄວ້ ທີຫຼັງ ໃນພາສາອັງກິດມີຄຳເວົ້າທີ່ວ່າ You are what you eat ທ່ານກິນຫຍັງເຂົ້າໄປ ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານກໍຈະເປັນແບບນັ້ນ ແນ່ນອນຖ້າເຮົາໃສ່ແຄລໍຣີເຂົ້າໄປໃນຕົວເຮົາຫຼາຍເທົ່າໃດ ເຮົາກໍຈະມີນ້ຳໜັກເພີ່ມຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ ເຮົາໃສ່ເຄື່ອງດອງຂອງເມົາເຂົ້າໄປໃນຮ່າງກາຍ ກໍຈະໄດ້ຜົນກະທົບຕາມນັ້ນ ມື້ນີ້ເວລາຂອງພວກເຮົາກໍໝົດລົງແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ

ຈະເລີນພອນມາຍັງບັນດາທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ພົບກັນຄັ້ງນີ້ກັບກະແຊັດຊຸດສຽງແຄນສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າລາວ ຊຶ່ງເປັນຊຸດທຳອິດທີ່ຜະລິດຂຶ້ນໂດຍຄຣິສຕະຈັກຄະນະວັນເສົາແຫ່ງປະເທດລາວ ເພື່ອເປັນ ການອຸທິດ ແລະ ຖວາຍພຣະກຽດແດ່ພຣະອົງເຈົ້າ ຂໍໃຫ້ສັນຕິສຸກຈົ່ງມີແກ່ພວກເຮົາທັງຫຼາຍ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍກ່າວຄຳພະຍານວ່າ ກ່ອນໜ້ານີ້ຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍພົບກັບຄວາມເຈັບປວດ ແລະ ຜິດຫວັງສາລະພັດໃນຊີ ວິດ ແຕ່ແລ້ວມັນເໝືອນແຮງບັນດົນໃນຊີວິດທີ່ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງມາຮູ້ກັບພຣະອົງ ແຕ່ມັນກະເປັນພຽງການຮູ້ກັບພຣະອົງຢູ່ໃນຂັ້ນພື້ນຖານເທົ່ານັ້ນເອງ

ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວນຕິສສາກົນ AWR ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຢາກຟັງຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ ານ
ສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ ລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ 798 Thompson Road

ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ເຊີນທ່ານຮັບຟັງເລື່ອງຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ມາພົບກັນອີກແລ້ວໃນລາຍການຂອງເຮົາ ມື້ນີ້ພວກເຮົາຈະມາເວົ້າກັນກ່ຽວກັບຄວາມຮັ່ງມີ ທີ່ພວກເຮົາຫຼາຍຄົນໃຝ່ຝັນຢາກຈະໃຫ້ເກີດຂຶ້ນ ຄວາມຮັ່ງມີທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນຫຍັງ ຂ້າພະເຈົ້າມີ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄົນທີ່ຮັ່ງມີທີ່ສຸດຢູ່ໃນໂລກມາເລົ່າໃຫ້ທ່ານຟັງ ທ່ານອາດຈະມີຄຳຖາມໃນໃຈວ່າ ແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ທີ່ຮັ່ງມີທີ່ສຸດຢູ່ໃນໂລກ ຂໍ້ມູນຂອງເດືອນກຸມພາບອກວ່າ ທ່ານວາເຣນ ບັບເຟດ ມະຫາເສດຖີຊາວ ອາເມລິກາ ຊຶ່ງລາວມີເງິນຈຳນວນພັນລ້ານໂດລາ ຄົນທີສາມແມ່ນ ນາຍບິລ ເກດ ຊາວອາເມລິກາ ຜູ້ທີ່ກໍ່ຕັ້ງໄມໂຄຣຊອບເວດ ເຈົ້າຂອງໂປຣແກຣມ Windows ທີ່ເຮົາຮູ້ຈັກກັນດີ ເຂົາເປັນຄົນລວຍພັນລ້ານໂດລາ ສ່ວນ ຄົນທີສີ່ເປັນຄົນອິນເດຍ ມີເຊື້ອສາຍເປັນຄົນອັງກິດ ທີ່ມີຊື່ວ່າທ່ານລັກຊະນີ ມິດທາລ ມີເງິນພັນລ້ານໂດລາ ແລະ ອັນດັບທີ 5 ຂອງໂລກແມ່ນທ່ານມູເຄສ ອຳບານີ ມີເງິນພັນລ້ານໂດລາ ທັງໝົດນີ້ຖ້າຄິດໄລ່ເປັນເງິ ນກີບແມ່ນເທົ່າໃດລະ ມັນເປັນເງິນຈຳນວນບໍ່ແມ່ນທຳມະດາທ່ານຜູ້ຟັງ ທ່ານຜູ້ຟັງສັງເກດເບິ່ງບໍ່ວ່າ ຄົນອາຊີເຮົາຕິດອັນດັບລວຍທີ່ສຸດຂອງໂລກສອງຄົນ ເປັນຊາວອິນເດຍ ມີອາຈານຜູ້ໜຶ່ງໄດ້ໄປຮຽນທີ່ປະ ເທດອິນເດຍ ເພິ່ນຢູ່ທີ່ນັ້ນປະມານຈັກ 2 ປີເຄິ່ງ ເພິ່ນໄດ້ເດີນທາງໄປຫຼາຍບ່ອນທີ່ປະເທດນັ້ນ ເພິ່ນໄດ້ພົບເຫັນຄົນທຸກຍາກຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ຈົນເພິ່ນບໍ່ເຊື່ອວ່າເຂົາຈະທຸກຍາກຂະໜາດນັ້ນ ນີ້ກໍສະແດງໃຫ້ເ ຫັນວ່າສັງຄົມຂອງຄົນເຮົາໃຫ້ການຍ້ອງຍໍຄົນຮັ່ງມີນັ້ນເປັນພິເສດ ຄົນຮັ່ງມີກໍຮັ່ງມີແທ້ ຈົນວ່າໃຊ້ເງິນໝົດຊາດນີ້ກໍຍັງບໍ່ໝົດ ແຕ່ຄົນທຸກກະທຸກອີ່ຫຼີ ຈະຫາຫຍັງມາລ້ຽງປາກລ້ຽງທ້ອງກໍຍັງບໍ່ມີ ມັນເກີດຫຍັງຂຶ້ນກັ ບໂລກຂອງເຮົາທ່ານຜູ້ຟັງ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຄ່ອຍເປັນຈັ່ງຊີ້ ຄົນຮັ່ງມີຫຼາຍໆຄົນຈຶ່ງບໍ່ເຫັນຄວາມທຸກຍາກລຳບາກຂອງຄົນທຸກຍາກ ຫຼືຜູ້ທີ່ບໍ່ມີຄວາມຫວັງຫຍັງເລີຍ ຈາກຂ່າວສານຂອງມະຫາເສດຖີວາເຣນ ບັບເ ຟດ ເຂົາທຸ່ມເທເງິນທອງພັນລ້ານ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຄົນທຸກຍາກ ຊຶ່ງເພິ່ນເປັນຄົນທີ່ບໍລິຈາກຫຼາຍກວ່າໝູ່ຢູ່ໃນໂລກ ເພິ່ນໃຊ້ຊີວິດແບບງ່າຍໆ ບໍ່ໃຊ້ຈ່າຍຟຸມເຟືອຍ ຊັບສິນທີ່ເພິ່ນມີຢູ່ນັ້ນ ເພິ່ນເວົ້າວ່າ ເພິ່ນຈະບໍ່ມອ ບໃຫ້ລູກໝົດ ແຕ່ຈະໃຫ້ເທົ່າທີ່ຈະໃຫ້ໄດ້ເທົ່ານັ້ນ ນີ້ເປັນການສອນໃຫ້ເຂົາ ດີ້ນລົນເພື່ອຫາລ້ຽງຕົນເອງ ນີ້ເປັນເລື່ອງທີ່ແປກຫຼືບໍ່ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ທ່ານຜູ້ຟັງ ຄວາມຮັ່ງມີທີ່ແທ້ຈິງມັນແມ່ນຫຍັງກັນແທ້ ລອງມ າຟັງຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູເບິ່ງວ່າ ພຣະອົງກ່າວໄວ້ວ່າແນວໃດ ຢ່າຮີບໂຮມຊັບສົມບັດສຳລັບຕົວທ່ານເອງເລີຍຢູ່ໃນໂລກນີ້ ເຊິ່ງເປັນບ່ອນມອດ ແລະ ຂີ້ໝ້ຽງກັດກິນໄດ້ ແລະ ເປັນບ່ອນໂຈນເຈາະເຂົ້າມາ ລັກເອົາໄດ້ ແຕ່ຈົ່ງຮີບໂຮມຊັບສົມບັດຂອງຕົນໄວ້ຢູ່ໃນສະຫວັນ ບ່ອນມອດ ແລະ ຂີ້ໝ້ຽງກັດກິນບໍ່ໄດ້ ແລະ ທັງໂຈນກໍຈະມາເຈາະ ແລະ ມາລັກເອົາບໍ່ໄດ້ ເພາະວ່າຊັບສົມບັດຂອງທ່ານຢູ່ບ່ອນໃດ ໃຈຂອງທ່ານກໍ ຈະຢູ່ບ່ອນນັ້ນ ໃນຂໍ້ຄວາມນີ້ ພຣະເຢຊູເວົ້າກ່ຽວກັບຊັບສົມບັດທີ່ສາມາດສູນຫາຍໄປກັບທຳມະຊາດ ຫຼື ຖືກລັກເອົາໄປໄດ້ ພຣະເຈົ້າບອກໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າ ເງິນທອງນັ້ນກໍເປັນເໝືອນດັ່ງກັບເຄື່ອງນຸ່ງຂອງຖືທີ່ໃໝ່ ທີ່ເຮົາເອົາມາໃສ່ ແລະ ມື້ໜຶ່ງມັນກໍຈະຕ້ອງເກົ່າ ແລະ ກໍຖືກລືມໄປ ເງິນທອງມັນກໍເປັນບັນຫາໃຫຍ່ສຳລັບຫຼາຍໆຄົນ ເພາະຄົນເຮົາມັກຈະຄິດວ່າເງິນທອງຄືສິ່ງທີ່ມະນຸດເຮົາຕ້ອງການ ເພື່ອຈະໃຫ້ມີຊີວິດສຸກ ສະບາຍ ແຕ່ຄົນເຮົາຢູ່ໃນສັງຄົມດຽວນີ້ ໄດ້ສ້າງບັນຫາຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ ກໍເພາະຕ້ອງການຢາກຈະມີເງິນຫຼາຍ ແລະ ຢາກຈະເປັນຄົນຮັ່ງ ແຕ່ເງິນນັ້ນໃຫ້ຄວາມສຸກແຕ່ທ່ານພຽງຊົ່ວເລັກນ້ອຍເທົ່ານັ້ນ ເມື່ອ ເຮົາຕາຍໄປ ເຮົາກໍໄປຕັ້ງແຕ່ໂຕ ເງິນທອງນັ້ນຈະເປັນຂອງເສດສິ່ງໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ ທີ່ບໍ່ມີຄວາມໝາຍ ຫຼື ບໍ່ສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອອັນໃດໄດ້ ສະນັ້ນເງິນທອງຈຶ່ງບໍ່ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາມີຊີວິດໄດ້ຢູ່ຢ່າງນິລັນດອນ ແ ຕ່ທ່ານຄວນມຸ່ງໜ້າສະສົມເງິນທອງຢູ່ຟ້າສະຫວັນ ທ່ານສາມາດໃຫ້ຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີຕະຫຼອດໄປ ຄືການມີຊີວິດນິລັນ ໄດ້ຊື່ນຊົມຊີວິດເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຊື່ນຊົມຍິນດີໃນຟ້າສະຫວັນ ທີ່ໂລກນີ້ບໍ່ສາມາດທຽບໄ ດ້ ສຳລັບຄົນທີ່ສະຫຼາດ ພຣະເຢຊູຊົງບອກວ່າ ເຂົາຈະສະສົມຊັບສົມບັດທີ່ບໍ່ມີໃຜມາລັກເອົາໄດ້ ດັ່ງນັ້ນຖ້າຜູ້ໃດເຮັດດີ ແບ່ງປັນສິ່ງທີ່ມີນັ້ນໃຫ້ແກ່ຄົນອື່ນ ຂະນະທີ່ມີຊີວິດຢູ່ໃນໂລກນີ້ ນັ້ນກໍສະແດງວ່າເຂົາມີຊັບສົ ມບັດໄວ້ຢູ່ໃນສະຫວັນແລ້ວ ນອກຈາກການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ຄົນອື່ນ ດ້ວຍການເສຍສະຫຼະເພື່ອເພື່ອນຮ່ວມໂລກແລ້ວ ພຣະເຢຊູຍັງໝາຍເຖິງຊັບທີ່ຕິດໂຕຂອງເຮົາອີກດ້ວຍ ນັ້ນຄືອຸປະນິໄສ ສຳລັບຄົນທີ່ ມີສ່ວນຢູ່ໃນເລື່ອງຂອງສະຫວັນນັ້ນ ຈະພະຍາຍາມປະພຶດໂຕເປັນຄົນດີ ແຕ່ສຳລັບຄົນທີ່ບໍ່ສົນໃຈໃນຊີວິດໃນສະຫວັນນັ້ນ ເຂົາຈະເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຊັບສິນເງິນທອງຢູ່ໃນໂລກນີ້ ເຮັດທຸກຢ່າງຕ າມໃຈຂອງຕົນເອງ ຄົນເຫຼົ່ານີ້ເຂົາເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງກໍເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເງິນທອງມາ ເຂົາບໍ່ສົນໃຈວ່າມັນຈະສົມຄວນ ຫຼື ບໍ່ສົມຄວນ ບໍ່ວ່າມັນຈະເປັນການຂີ້ລັກ ປຸ້ນຈີ້ ສໍ້ໂກງ ແລະ ທຸກວິທີທາງ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ສິ່ງຂອງ ທີ່ຕ້ອງການນັ້ນໄດ້ມາ ເພາະເຂົາຄິດວ່າການມີເງິນຫຼາຍນັ້ນຄືຄຳຕອບຂອງຊີວິດ ແຕ່ພຣະເຢຊູຊົງສອນວ່າ ໃຫ້ເຮົາສະສົມຊັບສົມບັດຢູ່ໃນສະຫວັນ ທີ່ບໍ່ມີຜູ້ໃດສາມາດມາລັກຫຼືທຳລາຍໄດ້ ພຽງແຕ່ທ່ານມີຊື່ເ ປັນພົນລະເມືອງຂອງແຜ່ນດິນສະຫວັນຂອງພຣະເຈົ້າ ໂດຍການຮັກພຣະເຈົ້າ ແລະ ຮັກມະນຸດດ້ວຍກັນ ແລະ ເປັນຄົນທີ່ມີສິນທຳ ການທີ່ພວກເຮົາສາມາດເປັນພົນລະເມືອງຂອງສະຫວັນໄດ້ນັ້ນ ເປັນສິ່ງທີ່ປະ ເສີດ ທ່ານຜູ້ຟັງເອີຍ ສາສະໜາຄຣິດເນັ້ນໜັກໃສ່ກັບການມີຊີວິດຫຼັງຄວາມຕາຍ ຄືການມີຊີວິດນິລັນ ການທີ່ເຮົາໄດ້ຢູ່ໃນແຜ່ນດິນສະຫວັນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້ານັ້ນ ພວກເຮົາຈະບໍ່ມີຄວາມເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍ ບໍ່ມີ ຄວາມທຸກທໍລະມານໃດໆ ມີຕັ້ງແຕ່ຄວາມຫວັງສິ່ງດຽວ ຄືເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູເທົ່ານັ້ນ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ບອກວ່າໂລກນີ້ບໍ່ມີຄວາມສຳຄັນສຳລັບພຣະອົງ ຄົນທີ່ສະແຫວງຫາເງິນທອງສາມາດ ເຮັດຕາມໃຈຂອງພວກເຂົາຕ້ອງການ ແຕ່ຫາເງິນໃນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ ໂດຍການບໍ່ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງຄົນອື່ນ ເມື່ອຄົນທີ່ໄດ້ກຳໄລຫຼາຍ ກໍຄວນມີໃຈສັດທາຊ່ວຍເຫຼືອຄົນທີ່ບໍ່ມີ ຄົນທີ່ດ້ອຍໂອກາດກວ່າ ດ້ວຍ ເຫດນີ້ແຫຼະທ່ານຜູ້ຟັງ ພວກເຮົາຈຶ່ງມີອົງການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຄຣິສຕຽນຢູ່ທົ່ວໂລກ ເພື່ອໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ຜູ້ທີ່ທຸກຍາກລຳບາກ ບໍ່ວ່າຈະເກີດໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ ຫຼືໄພພິບັດທີ່ເກີດຈາກນ້ຳມືຂອງມ ະນຸດເອງ ແມ່ນແລ້ວທ່ານຜູ້ຟັງ ເຮົາສາມາດສະສົມເງິນທອງໄວ້ຢູ່ໃນສະຫວັນ ດ້ວຍການແບ່ງປັນສິ່ງທີ່ເຮົາມີແກ່ຄົນອື່ນທີ່ທຸກຍາກ ແລະ ຂັດສົນ ເຖິງແມ່ນວ່າສິ່ງທີ່ເຮົາໃຫ້ນັ້ນມັນຈະບໍ່ຫຼາຍກໍຕາມ ແຕ່ມັນກໍມີຄຸ ນຄ່າສຳລັບພຣະເຈົ້າ ແລະ ສຳລັບຄົນທີ່ຕ້ອງການນັ້ນຫຼາຍ ການເຮັດແບບນັ້ນຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄົນທີ່ໝົດໂອກາດໄດ້ມີໂອກາດອີກເທື່ອໜຶ່ງ ເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ຕົກທຸກໄດ້ຍາກນັ້ນໄດ້ຮັບການອູ້ມຊູຂຶ້ນມາອີກເທື່ອໜຶ່ງ ນີ້ແຫຼ ະທ່ານຜູ້ຟັງ ທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ສັ່ງສອນພວກເຮົາ ແລະ ຄວາມຮັ່ງມີທີ່ແທ້ຈິງນັ້ນແມ່ນການສະສົມຊັບສົມບັດຢູ່ໃນສະຫວັນ ການຊ່ວຍຜູ້ອື່ນນັ້ນຄືການສະສົມຊັບສົມບັດຢູ່ໃນຟ້າສະຫວັນ ສຳລັບມື້ນີ້ ເວລາເໝີດລົງອີກ ແລ້ວ ພວກເຮົາຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນໂອກາດໜ້າ ສະບາຍດີ ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັ ງໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແອດເວນຕິສສາກົນ AWR
ທ່ານຜູ້ຟັງເອີຍ ລາຍການຂອງເຮົາມີປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ຢາກຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ອ່ານຟຣີທຸກຄົນ ໃນຂະໜາດກະທັດຮັດ ພຽງແຕ່ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ ປຶ້ມ ເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະເປັນຂອງທ່ານ ແລະ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບສຳລັບສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານອີກດ້ວຍ ໃນຕອນທ້າຍຂອງປຶ້ມກໍຈະມີຄຳຖາມໃຫ້ທ່ານໄດ້ຝຶກຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸ ຂະພາບນຳອີກດ້ວຍ
ຫາກທ່ານຜູ້ຟັງມີຂໍ້ຄິດເຫັນປະການໃດກ່ຽວກັບລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ພວກເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ຫຼືຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງທາງລາຍການຂອງເຮົາ ດັ່ງນັ້ນຂໍໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍກ ານຂອງເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆສະບັບເນາະ
ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ ລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ 798 Thompson Road Singapore

ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດໄດ້ອີກໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງລາວສຸຂະພາບ ແລະຄຳສອນຂອງພະເຢຊູ ຢ່າລືມຕິດຕາມຮັບຟັງເດີທ່ານຜູ້ຟັງ ກະລຸນາຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາ ທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາແດ່ເດີ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຍິນດີຈະສົ່ງປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເພື່ອເປັນການຂອບໃຈທ່ານຜູ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຟ້າວໆຂຽນເຂົ້າມາແດ່ເດີ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເ ຮົາໃນມື້ນີ້ ສຳລັບມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າທ້າວສັນຍາ ແລະຂ້າພະເຈົ້ານາງພອນທິບ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ ຂໍກ່າວຄຳວ່າ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ